ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ຍານາງ ແກລດີ ລຽວ ຜູ້ແທນລາຊະດອນຂັ້ນແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາເລຍ ເວົ້າວ່າ ຕົນມີຄວາມເປັນຍິ່ງໃນການເປັນຄົນສັນຊາດອົດສະຕຣາລຽນ ພາຍຫຼັງທີ່ຍານາງຖືກກົດດັນໃຫ້ຮັບຮູ້ວ່າ ຍານາງເຄີຍເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະໜຶ່ງທີ່ມີສາຍພົວພັນກັບວຽກງານຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ເພື່ອແຊກແຊງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຍານາງຮັບຮູ້ວ່າເປັນສະມາຊິກນັ້ນ ພາຍຫຼັງປະມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ທີ່ຍານາງເວົ້າວ່າ ຍານາງບໍ່ຈົດຈຳໄດ້ວ່າເປັນສະມາຊິກນັ້ນຫຼືບໍ່ ພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ຮຽກໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ໃຫ້ຄວາມແນ່ອົກແນ່ໃຈແກ່ສາທາລະນະຊົນ ອົດສະຕຣາເລຍວ່າ ຍານາງ ລຽວ ເໝາະສົມ ແລະ ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະນັ່ງຕັ່ງສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາເລຍ ຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ຍານາງ ລຽວ ໃນວັນທີ 11 ແລ້ວນີ້ ພາຍຫຼັງນ້ອຍກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ ເມື່ອຍານາງຖືກສຳພ າດ ທີ່ຍານາງເວົ້າວ່າ ຍານາງບໍ່ສາມາດຈົດຈຳໄດ້ກ່ຽວກັບສາຍສຳພັນໃນອະດີດ ທີ່ຍານາງພົວພັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສາຍພົວພັນເຖິງຄອມມິວນິດຈີນ ແມ່ນວ່າຍັງເປັນຜູ້ທີ່ມີເລື່ອງກັບການເມືອງອົດສະ ຕຣາເລຍຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່

12 ປີກ່ອນນີ້ ທີ່ຍານາງຈົດຈຳບໍ່ໄດ້ ຍານາງບໍ່ເປັນສະມາຊິກອັນມີຊີວິດຊີວາຂອງຄະນະກຳມະການນັ້ນ ຍານາງຈົດຈຳບໍ່ໄດ້ ວ່າຊັ້ນ ຍານາງ ລຽວ ກໍປະຕິເສດບໍ່ເວົ້າບໍ່ວ່າ ການທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນອ້ າງເອົາທະເລຈີນໃຕ້ນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ

ພວກເຮົາຕະຫຼອດມາມີ ແລະ ຈະມີສາຍຕາອັນແຈ້ງຂາວຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງໃນດ້ານການເມືອງ ແຕ່ກະທຳເຊັ່ນນີ້ໂດຍການອີງໃສ່ການເຄົາລົບນັບຖືເຊິ່ງກັນແລະກັນ ໃນຖານເປັນສອງປະເ ທດທີ່ມີອະທິປະໄຕ ຍານາງເປັນຍິ່ງທີ່ເປັນຄົນອົດສະຕຣາລຽນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີໃດໆທີ່ແຕກຕ່າງນັ້ນ ແມ່ນເປັນການລ່ວງລ້ຳອັນເລິກເຊິ່ງ ວ່າຊັ້ນ ແຕ່ການຊີ້ແຈງອະທິບາຍຂອງຍານາງລຽວນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ພຽ ງພໍສຳລັບພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ດັນໃຫ້ຕອບຄຳຖາມຕ່າງໆ ໃນຍາມສອບຖາມໃນສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານ Mark Dreyfus

ແຕ່ໂຄສົກສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນອົດສະຕຣາເລຍ ຕອບຄຳຖາມຂອງທ່ານ Dreyfus ນັ້ນວ່າ The no the leader of the ຄຳຖາມນັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ມັນບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍຈັກດີ້ ວ່າຊັ້ນ ໃນສັງຄົມລາວເຮົ າໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ກໍມີການກ່າວຫາຕ່າງໆນານາວ່າ ພັກລັດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ພະຍາຍາມແຊກແຊງຄົນລາວໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທັງກໍມີການກ່າວຫາຕ່າງ ໆວ່າ ຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ເປັນນັ້ນເປັນນີ້ ຕາງໜ້າພັກລັດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນວົງສັງຄົມລາວເຮົາໃນປະເທດນີ້ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດ ທັບລາວ